वयं प्रथमाध्याये अष्टादशपर्यन्तं पठितवन्तः किल इदानीं नवदशविंशतितः आरभ्य सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यतारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् नवदश श्लोक पदच्छेदं कुर्मः स सः घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् एवमेव अस्ति नभश्च नभः च नभः च पृथिवीं च एव चैव तुमुलो तुमुलः व्यनुनादयन् തുമുലോ വ്യനുനാദയൻ തുമുലഹ വ്യനുനാദയൻ സഹ ഘോഷഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യതാരയത് നഭഃ ച പൃഥിവീം ച ഏവ തുമുലഃ വെനുനാദയൻ പശ്യतु സഹ സഹ മീൻസ് തत् ശബ്ദः यः शब्दः सर्वे यदा कौरवाः मिलित्वा शब्दं कृतवन्तः तदानीं पाण्डवाः एकमेकं तदेव किल पूर्वश्लोके आसीत् ऋषिकेशः अनन्तरम् अर्जुनः एकैकः पाञ्चजन्यं ऋषिकेश अनन्तरं देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रां दद्मः एवम् एकैकः शब्दं कृतवन्तः किन्तु एकैकः शब्दं कृतवन्तः चेदपि अत्र वदति स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् सः सः शब्दः धार्तराष्ट्राणां ധാർത്തരാഷ്ട്ര ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രാണ് കൗരവാണാം ധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി തേഷാം ഹൃദയ ഹൃദയസ്യ കിമഭവത് വ്യതാരയത് വ്യതാരയത് ഇത്യുക്തെ കഹ അർത്ഥ അസ്തി അത്ര തേഷാം മനസി സഹ ശബ്ദ പുനഃ പ്രതിധ്വനീയ ഭവതി അർത്ഥം प्रतिध्वनिः अभवत् इत्युक्ते यदा एकवारं शब्द यदा कूपे वेल् मध्ये यदा वयं शब्दं कुर्मः पुनः शब्दः श्रूयते किल इत्युक्ते तादृशरीत्या तेषां हृदये व्यधारयत् धार्तराष्ट्राणां कौरवाणाम् अन्तरङ्गे सः शब्दः पुनः आगतः इत्युक्ते कथमागतः इत्यपि वदति पश्यतु सः इत्युक्ते तुमुलः सः तुमुलः इत्युक्ते सः शब्द घोरशब्दः मिलित्वशब्दः घोषः सः नादः नभः आकाशं पृथिवीं च भूमिम् आकाशं भूमिं च किं वेणुनादयन् प्रतिध्वनिं कृत्वा धार्तराष्ट्राणां कौरवाणां हृदयानि तेषां मनांसि व्यदारयत् व्यदारयत् इत्युक्ते एवं शब्देन द्वयं कृतवन्तः इति शब्दकारणेन तेषां हृदयं द्वयम् अभवत् इत्यर्थः हृदयस्य स्फोटः हृदयस्य हृदयं भग्नं कृतवन्तः तेषाम् इत्युक्ते तत्र किम् अस्ति तेषां शब्दस्यापि वर्णनं कृतवन्तः कौरवाणां तत्र किम् उक्तवन्तः ते सर्वे मिलित्वा कोलाहलं कृतवन्तः इति उक्तवन्तः अत्र यदा पाण्डवानां शब्दस् शङ्खध्वनिविषये यदा उक्तवन्तः क्रमशः उक्तवान् एकः कृष्णः कृतवान् अर्जुनः कृतवान् भीमः कृतवान् तदा एकः क्रमः अस्ति एकशान्तिरूपेण ते कृतवन्तः किन्तु तस्य अर्थः एवं नास्ति किं नास्ति तेन कारणेन शब्देन किं भवितव्यं तद् न अभवत् इति नास्ति किमर्थं शङ्खध्वनिं कुर्वन्ति शत्रूणां मनसि भयम् उत्पादयितुमेव शब्दध्वनिं कुर्वन्ति शत्रूणां मनसि भयम् अभवत् इति एव तस्य सामान्य अर्थः एकत्र मिलित्वा कृतवन्तः इति कारणेन कोलाहलः जातः अन्यत्र ते क्रमशः एव कृतवन्तः एकस्यानन्तरम् अन्यः तदनन्तरम् अन्यः किन्तु तादृशं कृतवन्तः चेदपि शब्दस्य उद्देशः कः आसीत् शत्रूणां मनसि भयम् उत्पादयतु शत्रूणां मनसि भयम् अभवत् वा न वा अभवत् इति वदन्ति तदेव तस्य सामान्य अर्थः किन्तु अस्माकं दृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् कः अर्थः इदानीं पश्यतु अस्माकम् अन्तरङ्गे एव गीता चलति चेत् गीतां वयं पश्यामः चेत् कदाचित् अस्माकं क्रमः नास्ति इति चिन्तयतु अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान दुष्टशक्तयः अथवा कौरवाः अथवा किं वदामि दुःस्वभावाः तेषां कारणेन एव अस्माकं शब्दः बहिरागच्छति इति चिन्तयतु किल वयं यदा कदापि अस्माकं कोपः आगच्छति अथवा अस्माकं कामः आगच्छति अथवा केनापि कारणेन अस्माकम् अन्तरङ्गतः शब्दः आगच्छति चेत् तत्र अस्माकं कण्ट्रोल् नास्ति अस्माकं क्रमः नास्ति चेत् सः शब्दः कदाचित् उच्चैः आगच्छति कोलाहलः आगच्छति कौरवाणां शङ्खध्वनि इव के केचन जनाः सन्ति कोपः आगच्छति चेत् बहु कोलाहलं करोति किल किन्तु तेन शब्देन किं भवितव्यं तद् भवति वा न वा न शब्दः तु अस्ति कोलाहलः अस्ति किन्तु तेन शब्देन किं भवितव्यं तद् न भवति शब्देन कदा प्रयोजनं भवति मम शब्देन भयम् उत्पादनं कर्तुमेव शब्दं करोति इति चिन्तयतु किन्तु कदा भयं भवति इदानीम् एकः पिता पुत्रं तर्जयति केचन जनाः सन्ति किमपि कण्ट्रोल् विना एवं वदन्तः भवन्ति तथापि शब्दः तु अस्ति एव सः बहु कोलाहलं कृतवान् किन्तु तेन शब्देन किं भवितव्यं तद् अभवत् वा न भवति किल पिता किमपि वदति चेदपि पुत्रः शृणोति चेदेव प्रश्नः अस्ति किल पुत्रस्य स्वभावे परिवर्तनम् आगच्छति चेदेव शब्दस्य प्रयोजनमस्ति नो चेत् किं प्रयोजनं सः बहु शब्दं कृतवान् तदेव वदति कदा जनाः शृण्वन्ति अस्माकं शब्दः एतत् सर्वं स्वविषये अस्माभिः चिन्तनीयं कार्यमेव मम शब्दः मम वाक्यं जनाः कदा शृण्वन्ति कदा तेषाम् अवगमनं भवति द्विविधमहं कर्तुं शक्नोमि एकं मम विकारकारणेन अहं बहुविधशब्दान् करोमि विकारकारणेन इत्युक्ते किं किं विकारः आगच्छति मनुष्यस्य कोपः आगच्छेत् खलु अथवा कामकारणेन स्यात् अथवा दुःखकारणेन स्यात् दुःखकारणेन रोदनं करोति उच्चैः किमपि किमपि उक्त्वा रोदनं करोति अथवा कोपः आगच्छति चेत् तर्जयामि तर्जयामः किमपि भवतु मम वाक्यं काम आगच्छति चेत् अपेक्षां करोमि सत्यम् एक एकशब्दस्य एकैकः भिन्नस्वभावः अस्ति अपेक्षा वा भवतु दुःखप्रकटनं वा भवतु कोपप्रकटनं वा भवतु एतत् सर्वम् अन्यत्र यत्र तस्य फलं भवितव्यं तत्र फलं भवति चेदेव प्रयोजनमस्ति खलु अवगच्छति शब्दः भवति किन्तु शब्दस्य फलं किम् अस्ति तद् यदा भवति तदा एव तस्य प्रयोजनमस्ति सत्यम् इदानीम् अत्र वदति द्विविधशब्दाः सन्ति अस्माकं कण्ट्रोल् विना अस्माकं नियन्त्रणं विना अस्माकम् अन्तरङ्गतः भिन्नभिन्नशब्दाः आगच्छन्ति किन्तु तत् किमपि प्रयोजनाय न भवति इति वदति कः अर्थः कः अर्थः अस्ति तस्य इदानीम् अत्र कौरवाः अपि शब्दं कृतवन्तः पाण्डवाः अपि शब्दं कृतवन्तः शब्दम् इत्युक्ते शङ्खध्वनि अत्र अत्र शङ्खध्वनि इत्युक्ते अन्तरङ्गतः विद्यमान एकः शब्दः एव कथं वदति तद् वयं पूर्वं चिन्तनं कृतवन्तः किल शङ्ख इत्युक्ते अत्र अस्माकं कण्ठः अपि शङ्ख एव किल तत्र विद्यमानध्वनि का ओङ्कारः वस्तुतया ओङ्कारः एव तत्र ध्वनि एतत् गीता भगवद्गीता अस्माकं जीवने चलति चेत् अस्माकम् उपासनायाम् अस्माकं जीवने वयं तस्य योजनं कुर्मः चेत् वयम् अवगच्छामः शब्दः तु द्विविधम् आगच्छति अस्माकम् अन्तरङ्गतः एकं विकारकारणेन आगच्छति अस्माकं विकारकारणेन किं किं विकारं भवितुम् अर्हता कोपः भवति अथवा कामः भवति अथवा दुःखं भवेत् किमपि भवतु केनापि कारणेन विकारः आगच्छति अन्यस्य उपरि अहं कण्ट्रोल् कर्तुम् इच्छामि अन्यस्य नियन्त्रणं कर्तुम् इच्छामि तदा शब्दः आगच्छति एकशब्दः कथ कथम् आगतः इत्युक्ते विकारकारणेन आगतः सः शब्दः तु बृहत् भवति कदाचित् किन्तु तेन अधिकप्रयोजनं न भवति अन्य एकः शब्दः अस्ति कथम् अस्माकं नियन्त्रणमस्ति अस्माकं किं वक्तव्यं तदेव वदामः कियत् वक्तव्यं तावदेव वदामः अधिकं किमपि न वदामः किन्तु वयं जा जानीमः किल विद्यालये पठनसमये अध्यापकाः भवन्ति अस्माकम् अध्यापकाः द्विविधजनाः सन्ति केचन बहु वदन्ति किन्तु छात्राः किमपि न शृण्वन्ति सः वदन् भवति तस्य कार्यं सः करोति अन्ये केचन सन्ति स्वल्पमेव वदन्ति यद् वक्तव्यं तदेव वदति वाग्मि इति वदति तस्य नाम अत्यावश्यकमेव वदति किन्तु शृणोति जनः किं कारणं केचन शब्दाः जनाः शृण्वन्ति अन्ये केचन शब्दाः जनाः न शृण्वन्ति तस्य कारणमेव अत्र वदति अत्र किम् उक्तवन्तः कौरवाणां शङ्खध्वनिः नियन्त्रणं विना अभवत् यः कोऽपि केऽपि केऽपि कृतवन्तः सर्वे मिलित्वा कृतवन्तः कोलाहलः अभवत् इति उक्तवन्तः तदनन्तरं पाण्डवानां शङ्खध्वनिविषये उक्तवन्तः एकैकः भगवान् कृष्णः कृतवान् अनन्तरम् अर्जुनः कृतवान् किन्तु सः शब्दः शत्रूणां मनसि भयम् अजनयत् भय तेषाम् अन्तरङ्गे भयम् अभवत् श्रुत्वा इत्युक्ते तदेव अहम् उक्त एतत् बहिः विद्यमानं चित्रं तदेव अस्माकम् अन्तरङ्गे इति चिन्तयतु अस्माकम् अन्तरङ्गे द्विविधं शब्दाः आगच्छन्ति एकं तु नियन्त्रणं विना अन्यत् नियन्त्रणसहितं यत्र वक्तव्यं तत्र एव वदामः अनावश्यकसम्भाषणं नास्ति किन्तु तस्य अर्थः शान्ततया एव वदामः यावद् वक्तव्यं तावदेव वदामः किन्तु तस्य अर्थः शब्दस्य शक्तिः नास्ति इति अस्ति वा एवं नास्ति शब्दस्य शक्तिः अस्ति तदेव तत्र सूचयति भवान् बहु कोलाहलं न करोतु स्वाभाविकतया अस्माकं जीवने कथं वयं बहुधा एकसन्दर्भे वयम् अस्माकं विकारं प्रकटयामः कुत्रापि स्वजीवने चिन्तयतु पतिः सह कोलाहले अथवा पुत्रेण सह कुत्रापि शक्यते अथवा पत्नी सह यत्र कुत्रापि वयं बहु वदामः इति चिन्तयतु तेन किमपि प्रयोजनमस्ति वा बहुधा वयं किमर्थं सम्भाषणं कुर्मः स्वस्य समाधानार्थमेव वयं जानीमः अहं वदामि चेदपि एतत् सर्वं न भविष्यति तदापि मौनम् उपविशति वा कोपः आगच्छति पुत्रस्य तर्जनं करोति जानीमः एवं तर्जनं न करणीयम् एतादृशतर्जनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति एतत् सर्वमपि ज्ञात्वा कोपः आगच्छति चेत् अस्माकं किं भवति नियन्त्रणं न भवति बहु अहम् उक्तवान् अनन्तरं किं भवति मम समाधानम् अभूत् समाधानं न अहं शान्तः अथवा श्रान्तः इत्युक्ते क्षीणितः जातः किन्तु तेन वाक्येन किं जायम किं भवितव्यं तत् न भवति तदा भगवान् किं वदति यदा कदापि सम्भाषणं करोति चेत् शब्दस्य महती शक्तिः अस्ति तस्य नियन्त्रणं करोतु इति वदति वाक्तपः इति वदति तस्य एतदेव वाक्तपः किं वक्तव्यं तदेव वदतु किल वयं चिन्तयामः सम्भाषणं करोति चेत् किं कष्टं किमर्थं मौनव्रतं पालयामः वयम् अस्माकं यदा बहिस्तात् वयं विषयान् स्वीकुर्मः अस्माकं शक्तिः कथं बहिर्गच्छति
वाक्रूपेण गच्छति दर्शनरूपेण गच्छति किल तत्र वाक् एकः मुख्यविषयः अस्ति तस्य नियन्त्रणं करणीयम् इति वदति नियन्त्रणं करणीयम् इत्युक्ते कुत्र नियन्त्रणं करणीयम् अस्माकम् अन्तरङ्गे एव नियन्त्रणं करणीयं तत् करणीयं चेत् किम् एकं युद्धमेव तत् तद् युद्धमेव कुरुक्षेत्रयुद्धम् इति वदति अस्माकम् उपरि विद्यमान अस्माकं युद्धमेव कुरुक्षेत्रयुद्धं किल वयं पूर्वमेव चिन्तितवन्तः कुरुक्षेत्रम् इत्युक्ते किं कुरु इत्युक्ते किमपि करोति किल किमपि डु किमपि वर्क् यदा करोति किमपि कार्यं यदा करोति केन करोति क्षेत्रम् एतेन शरीरेण एतेन शरीरेण अथवा मनसा अथवा बुद्ध्या वयं किमपि कार्यं कर्तुम् आरम्भं कुर्मः तस्मिन् समये एकयुद्धं भविष्यति किं किं कार्यं कर्तुम् अत्र किं कार्यविषये वदति किमपि वक्तुं भवान् यदा आरम्भं करोति तस्मिन् सन्दर्भे एकं युद्धमस्ति किं युद्धं तद्
किमपि अहं यदा वक्तुम् इच्छामि तस्मिन् समये एकं युद्धं भवति तस्य पृष्ठतः कः युद्धः वक्तव्यं वा न वा किल बहुषु सन्दर्भेषु वयम् अस्त्रान् कुत्र पातयामः अनावश्यकस्थाने अस्त्रं एकैक वाक् मुखतः आगच्छति एकैकपदम् एकैकवाक् अपि किमस्ति एकैकवस्त्रमस्ति सत्यम् एकैक अस्त्रमेव मुखतः आगच्छति बहूनि पदानि आवश्यानुसृतं वदामः वा अनावश्यकसमये वदामः स्वस्य जीवने चिन्तनीयं प्रातरारभ्य सायङ्कालपर्यन्तं मम जीवने അഹം കിം കിം വദാമി ആവശ്യകത അസ്ഥി വ അതോ വൃതാ വദാമിയോ അധികപദാനി വൃത എവ വദാമോ തത്രേവ സഹ വദതി നിയന്ത്രണം കരോതു അല്ല യഥാ പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശ ഇത്യുക്തെ കിം താദൃശപദാനി ആഗച്ഛേത് മുഖത പഞ്ച പാഞ്ചജന്യം പഞ്ച ഇന്ദ്രിയാണമപി नियन्त्रणं तदेव ऋषिकेश इति वयं नाम अपि दृष्टवान् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं यः करोति सः एव ऋषिकेशः ऋषिकाणाम् ईशः ऋषिकाणाम् इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् इन्द्रियाणाम् ईशः कः भगवान् इन्द्रियाणां कण्ट्रोल् भवतः इन्द्रियाणाम् उपरि भवतः नियन्त्रणमस्ति चेत् भवान् कः अस्ति भगवान् अस्ति भगवान् अस्ति इत्युक्ते भवतः मुखतः तादृशानि वाक्यानि एव आगच्छति कीदृशानि वाक्यानि कीदृशानि वाक्यानि तेन पदेन तेन वाक्येन अस्माकम् अन्तरङ्गे कोऽपि विकारः न भवति वाक्यं वदति चेत् प्राब्लं किम् अहं मम कोपः आगतः अहं तर्जयामि इति चिन्तयतु एकं तर्जयामि या तादृशानि पदानि अहं वदामि इत्युक्ते उत्तमानि पदानि न कोपयुक्तपदानि अहं बहिः त्यजामि तेन कस्य दोषः भवति स्वयं कथं स्वयं दोषः भवति स्वयमेव सत्यमेव किन्तु कथं स्वयं दोषः भवति अहं वदामि कथं मम दोषः भवति मम मुखे एकं पदं यदा आगच्छति तत्पूर्वं मम अन्तरङ्गे किं भवति चिन्तनं भवति किल चिन्तनं विना तत् पदं न आगच्छति मम अन्तरङ्गमेव मलिनं भवति प्रथमं किल अहम् उक्तवान् इदानीम् अहं ताम् उक्तवान् इति चिन्तयतु सा न शृणोति चेत् तस्याः हस्ते अस्ति खलु कथनं तु मम सा कथं शृणोति इति अहं वक्तुं शक्नोमि वा तद् मम अधीनं नास्ति कदाचित् सा बहु सामान्यतया शृणोति कदाचित् श्रुतवती इत्येव न भवति अथवा श्रुतवान् इत्येव न भवति किन्तु अहं तु उक्तवान् कारणं मम अन्तरङ्गं मलिनं जातं तथैव वदति वाक्तपः आचरणीयः अस्माभिः तादृशानि पदानि न वक्तव्यानि इतोपि अधिकं वदन्ति अस्माकं शास्त्रे किं परन्तु चिन्तयति चेत् मलिनं अभवत् मनसि
न वदति चेत् किं प्रयोजनम् इति किल
ब्लड् प्रेशर् आमाम्
एवं न एवं नास्ति पश्यतु भव वाक् चतु पूर्वं बहुवारम् उक्तवान् चतुर्विधवाक् अस्ति किल वाक् स्टेज् चतुर्विधमस्ति पर पश्यन्ति मध्यम वैखरी वयं वदामः तत् सर्वं किमस्ति इदानीं बहिरागच्छति सः शब्दः कः वैखरिशब्दः किल इत्युक्ते इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् अहं किं किं वदामि इतः आरभ्य इत्युक्ते अकारतः आरभ्य कवर्गतः आरभ्य अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः प्रथमपदम् इतः एव आगच्छति आ इति पश्यतु क क ख ग ख न सर्वमितः एव अनन्तरं किञ्चित् उपरि च छ ज छ ञ अनन्तरं किञ्चित् उपरि ट ठ ड ठ न अनन्तरं दन्तस्य पृष्ठतः त थ द थ न अनन्तरं प प ब फ म इतः परं वक्तुं न शक्नुमः किल इतः परं वयं वक्तुं न शक्नुमः एवमेव अन्तरङ्गे अपि इतः अधः अपि शब्दाः सन्ति वयं वक्तुं न शक्नुमः शक्नुमः किञ्चित् तदर्थं प्राक्टीस् करणीयम् इतः एतावत्पर्यन्तं सामान्यं वयं वदामः तस्य नाम एव किं वैखरी इति अस्ति पश्यतु मम चिन्ता आगता मम एकचिन्ता आगता तर्जनं करणीयम् इति एकचिन्ता आगता परतः पश्यन्ती आगता पश्यन्तीतः मध्यमा आगता किन्तु तस्य रिसल्ट् अन्यत्र अभवत् वा अभवत् वा न सत्यम् अहं वाक्यस्य प्रयोगं न कृतवान् किन्तु मम मध्यमापर्यन्तम् आगतम् अहं नियन्त्रणं करोमि चेत् मम मुखतः तद् बहिः न गच्छति तस्य पदस्य सृष्टिः न भवति प्रपञ्चे अवगच्छति इतः अहं त्यजामि तद् सृष्टम् अवगतम् यत्किमपि सृष्टिं करोति तस्य फलं तु अनुभोक्तव्यमेव एतावत् पर्यन्तमस्ति तत् सर्वं सत्यं मनसि एव भवति दशवारं तत्र कण्ट्रोल् करोतु अनन्तरं न आगच्छति तादृशशब्दः अवगतं तस्य वैभवं तत्र एव दशवारं यदा इदानीं वयं वदामः मम ब्लड् प्रेशर् अधिकं भवति टेन्शन् भवति किमपि टेन्शन् न भवति भवती वदति चेत् अथवा भवान् वदति चेत् तद् भवतः हेबिट् भवति स्वभावः भवति स्वभावस्य नियन्त्रणं बहु कष्टमस्ति तदेव भगवान् वदति अभ्यासं करोतु अभ्यासेन तु कौन्तेय भवान् अभ्यासं करोतु एकवारम् आगतं न वदामि तत्र तपः अस्ति उक्तं तपः नास्ति तद् मम अन्तरङ्गे एव अस्ति एतत् प्रपञ्चस्य दूषणम् अहं न कृतवान् तस्य सृष्टिम् अहं न कृतवान् अस्माकम् अन्तरङ्गे कतिविधचिन्तनानि सन्ति सन्ति खलु भिन्नभिन्नभिन्नभिन्नकार्याणि सन्ति किन्तु वयं किं तस्य पूर्णरूपं न दद्मः तत् किं भवति तत्र एव तस्य समापनं भवति एकवारं तस्य पूर्णरूपं ददातु तत् किं भविष्यति तद् चक्रं पुनः भवतः अन्तरङ्गे एव तस्य समापनं भवति एकवारं यत्किमपि तादृशं पदं वदति बहिः आगच्छति वैखरीरूपेण बहिः शब्दः आगतः सैन्स् मध्ये अपि वदति किल शब्दस्य नाशः नास्ति तद् इदानीं सैन्स् रूपेण वदति वयं यदा आध्यात्मिकरूपेण अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः सैन्स् रूपेण अपि तदेव एकवारम् एकशब्दं करोतु सः शब्दः कुत्र गच्छति अस्मिन् प्रपञ्चे तिष्ठति तस्य लयः अस्माकं शास्त्रे भवति तद् कुत्र पुनः लयं प्राप्नोति इत्युक्ते सर्कल् भूत्वा भवतः अन्तरङ्गे एव आगच्छति तत् कथमागच्छति एषः शब्दः शब्दः इत्युक्ते किम् किञ्चित् सैन्स् एव एतत् एनर्जि अस्ति शब्दः कथं शब्दस्य उत्पत्तिः भवति किं किं योजयित्वा आगच्छति शब्दः प्रथमम् एक अग्नि अग्नि इत्युक्ते चिन्ता तत्सर्वम् अग्नि एव किल एकचिन्ता एकं पदं वदामि इति इदानीं पश्यतु ॐ नमो नारायणाय इति अहं वदामि मम अन्तरङ्गे ओं नमो नारायणाय इति एकसृष्टं वा न वा नावगच्छति उत्तमं भवतु अहम् अनुग्रहं करोमि एकस्य शुभं भवतु शुभं भवतु इति कथनेन सह मम अन्तरङ्गे शुभम् इति एका भावना आगच्छति वा न वा आगच्छति किल तद् विना वृथा शब्दम् आगच्छति वा मम अन्तरङ्गे प्रथमं शुभम् इति एतत् सस्यम् अहं वदामि सस्यम् एकं मम अन्तरङ्गे आगच्छति समानमेव असमीचीनं वदति चेदपि आगच्छति अहं कस्यापि शापं करोमि शापसमये विनाशः भवतु इति यदा अहं वदामि मम अन्तरङ्गे प्रथमं सा अग्निः आगता खलु अग्निवायुः सह मिलति एवमेव बहिरागच्छति किल मम चिन्तनमस्ति चिन्तनं तत्रैव अस्ति चेत् शब्दः भवति वा न अग्नि अग्नि सह किं मिलति वायु सः वायु एव कण्ठे अथवा तालु मध्ये अथवा उपरि अथवा दन्ते अथवा कुत्रापि स्पर्शं करोति तदनुसृतं भिन्नशब्दः आगच्छति किन्तु तस्य पृष्ठतः विद्यमानशक्तिद्वयमस्ति किम् अग्नि वायु यत् शब्दः मया प्रत्यक्तः सः शब्दः एकम् अग्निं गच्छति एकं कुत्र गच्छति वायुं गच्छति अग्नि वायु पुनः कुत्र गच्छति वायु कुत्र वायुमध्ये गत्वा अन्तरिक्षे भवति खलु अन्तरिक्षे कुत्र भवति तद् कदाचित् तद् वृष्टिरूपेण पुनः आगच्छति किल गीतायामेव वदति पर्जन्यादन्नसम्भवः कथम् एतत् सैकल् आगच्छति इति प्रथमं तद् वायु गच्छति मेघः भवेत् अथवा अग्निरूपेण तद् बाष्पं किमपि भवेत् यत्किमपि भवतु तद् गत्वा जलं भूत्वा अनन्तरं जलं किं वृष्टिरूपेण अधः आगच्छति तदेव सा एव शक्ति पुनः बीजस्य अन्तः आगच्छति किल बीजस्य अन्ततः तद् पुनः जन्म प्राप्नोति तदेव वस्तु पुनः अस्माकं शरीरम् आगच्छति केनापि मार्गेण भवता उक्तं भवतः अन्त भवतः सैकल् मध्ये भवतः एकः सैकल् एव अस्माकं जीवनम् अहं किं किम् उक्तवान् अहं किं किं चिन्तितवान् अहं किं किं सृष्टवान् तदेव मम जीवनं एतद् विश्वासं कर्तुं शक्नोति वा न वा इदानीं वयं वदामः एतत् मम कोऽपि सम्बन्धः नास्ति किन्तु अस्ति वयमेव उपविश्य चिन्तयामः मम जीवनं मम चिन्तनानि एव खलु मम चिन्तनानुसृतमेव मम जीवनमस्ति अहं किञ्चित् एक एतावदेव चिन्तयितुं शक्नोमि अहं तावदेव जीवनं कर्तुं शक्नोमि स्वयं किञ्चित् चिन्तनं विशालं कृत्वा पश्यतु विशालं जीवनं कर्तुं शक्नोमि एतत् सर्वम् अस्माभिः ध्यानं कृत्वा अस्माभिः अनुभोक्तव्यं तस्य नाम एव ध्यानम् इति वदति एतत् सर्वं वयं चिन्तयितुं शक्नुमः इदानीं यदा वदामः शृणुमः कदाचित् अवगच्छति कदाचित् न अवगच्छति खलु इदानीं भवन्तः चिन्तयन्तु केचन जनानां जीवनं बहु विशालं जीवनमस्ति खलु किमर्थं तेषां जीवनं तादृशं विशालमस्ति तेषां चिन्तनमपि तादृशमस्ति सामान्यतया पश्यन्तु जनानां जीवने कुटुम्बं पञ्चषड् जनाः तावदेव ते भवन्ति कारणं किं तेषां चिन्तनं तावदेव अस्ति किमर्थं वेस्टर्न् चिन्तने कुटुम्बमपि नास्ति किल इदानीं वयम् अत्र अस्मान् परितः वयं पश्यामः अमेरिकायां कुटुम्बम् इत्यपि नास्ति तेषां ते कर्तुमपि न शक्नुवन्ति कारणं किं सिङ्कल् एव तेषां चिन्तनमस्ति स्वं परितः एव ते सर्वं चिन्तयन्ति अस्माकम् इतोपि किञ्चित् विशालमासीत् भारते कुटुम्बम् अधिकृत्य चिन्तयन्ति स्म तस्मात् कुटुम्बम् इति अस्माकं जीवनस्य सर्कल् आगच्छति किल ततोपि केचन जनाः ग्रामं सम्पूर्णं चिन्तयितुं शक्नोति राष्ट्रं पूर्णं चिन्तयितुं शक्नोति किल तादृश एव शक्तिः इदानीं पश्यतु वयं वदा वदामः यस्य कस्यापि स्वीकरोतु इदानीं मोदी अस्ति मोदीविषये किमर्थं राष्ट्रं सम्पूर्णं तस्य आदरं ददाति तस्य चिन्तनमपि तादृशमस्ति सम्पूर्णराष्ट्रस्य विषये सः चिन्तयति खलु सः यदा कुटुम्बस्य विषये चिन्तनं करोति तस्य मूल्यं गच्छति तस्य चिन्तनमेव तस्य सृष्टिः एव तस्य लोकः अस्माकमपि तदेव वयं प्रतिदिनं प्रतिक्षणं प्रतिकार्ये वयं लघु लघु लघु लघु वयं भवामः मम धनं मम डेपोसिट् अथवा मम किञ्चित् स्वयमेव विशालं चिन्तनं करोतु विशालं जीवनं कर्तुं शक्नुमः समानमेव अस्माकं वाक् अस्माकं दर्शनम् इत्युक्ते अस्माकं चिन्तनं तदनुसृतमेव वयं किं कुर्मः सृष्टिं कुर्मः अस्माकं सृष्टि तदनुसृतमेव चलति तदेव अत्र वदति शब्दः एकमेव उदाहरणम् अत्र स्वीकृतवन्तः शब्दः शब्दस्य दर्शनमपि तादृशमेव इतोपि अग्रे वदति दर्शनस्य विषये कारणं तत् सर्वम् इतोपि डप्त् अस्ति शब्दं वयम् इतोपि सरलतया अवगन्तुं शक्नुमः कारणं वयमेव वदामः वयमेव अवगच्छामः यदा भवती पृष्टवती तद् अवगतं शब्दस्य भेदः तावदेव एतावत् पर्यन्तमेव अस्ति इत्युक्ते तत् तस्यापि कष्टं सर्वम् अस्ति किन्तु महान् भेदः अस्ति अहं सृष्टिं न कृतवान् तस्य शब्दस्य अवगतं सृष्टिं करोति पुनः अस्माकं हस्ते नियन्त्रणं नास्ति एतावत् पर्यन्तम् अस्माकं हस्ते नियन्त्रणमस्ति भवती यत् पृष्टवती तत् सत्यं कदाचित् अस्माकं दहनं भवति अस् कष्टं भवति सर्वम् अस्माकमेव अस्ति तत्र यदा बहिर्गच्छति पुनः मम नियन्त्रणं नास्ति एतावत्पर्यन्तम् अहं कण्ट्रोल् कर्तुं शक्नोमि मयि सा चिन्ता आगता किन्तु अहं तस्य स्वयमेव तस्य निवारणं कर्तुं शक्नोमि किन्तु एकवारम् अहम् इदानीं तर्जितवान् इति चिन्तयतु कोपं प्रकटितवान् अहं तदेव प्रकटनम् इति क्रियापदमपि ततः एव आगतम् अहं प्रकटयामि इति चिन्तयतु प्रकटनानन्तरं मम हस्ते अस्ति वा तत्रैव प्रश्नः पुनः मम हस्ते नास्ति मम हस्ततः अहं तत् त्यक्तवान् इदानीं तद् जीवति तस्य किं किं फलं तत् सर्वम् अनुभोक्तव्यमेव सत्यं किल अहमेकं तर्जितवान् अन्यत् सर्वं पार्श्वे स्थापयतु एतावत्पर्यन्तं सः मां न ताडयति मम अन्तरङ्गे एव अस्ति कोपः अस्ति सर्वं सत्यमेव किन्तु अहं न उक्तवान् अहं न प्रकटितवान् तावत्पर्यन्तं तस्य प्रतिक्रिया न भवति खलु किन्तु अहम् एकवारं प्रकटितवान् तदनन्तरं ओ न वक्तव्यमासीत् इति अहं चिन्तयामि चेत् प्रयोजनमस्ति वा नास्ति तस्य फलं तु भवत्येव तदेव अत्र अत्र किं वदति इत्युक्ते तादृशद्विविधशब्दाः सन्ति एकं स्वनियन्त्रणानुसृतं वयं कर्तुं शक्नुमः एकं सर्वं मिलित्वा विकारानुसृतम् आगच्छति तद् एकः कोलाहलः एव भवति तेन कस्यापि समाधानं न भवति किन्तु युद्धं कर् करणीयं चेदपि युद्धं करणीयम् इत्युक्ते यदा वक्तव्यं वक्तव्यं भवति किल कदाचित् अन्तरङ्गे एव स्थापयितुं न शक्नुमः युद्धं तु करणीयम् अस्ति तत्र कार्यं करणीयमस्ति तदापि कथं वक्तव्यमिति वदति क्रमशः विचिन्त्य इन्द्रियाणां निग्रहं कृत्वा किल तदेव पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः इति तत्र उक्तं भगवतः वचनं वद वदेत् मुखतः ईश्वरीयं वाक्यम् आगच्छेत् इत्युक्ते कः अर्थः वयं किं चिन्तयते उत्तमपदानि आगच्छतु किल द्विविधं वक्तुं शक्यते किल भवान् तत्र गच्छतु इव शक्यते असमीचीनपदैः अपि वक्तुं शक्यते गच्छतु इतः इति कोलाहलं कृत्वा वक्तुं शक्यते तादृशसम्भाषणं कदापि न करणीयं किं वक्तव्यं तद् वदतु किन्तु कथं वक्तव्यं भवान् भवतः पर्सनालिटि मध्ये चेञ्ज् न करोतु कृष्णः कृष्णः अपि युद्धस्य एव घोषणां कृतवान् यत् करणीयं सः कृतवानेव किल पाञ्चजन्यशब्दं कृतवान् किन्तु पाञ्चजन्यम् इति किमर्थम् उक्तवन्तः तत्र यदा वक्तव्यं तदा उक्तवान् तदनन्तरमपि वदति तादृशं वदति चेदपि तस्य शक्तिः नास्ति इति न चिन्तयतु तत् कुत्र भवितव्यं तत्र तादृशी शक्तिः कृतं स्वभावस्य विषये वदति मनुष्यस्य किल एतत् सर्वम् अस्माकं स्वभावस्य विषयः एव अस्माकम् अन्तरङ्गं कथं करणीयम् इत्येव वदन्ति तत्र पश्यामः वयं किमस्ति सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनाथयन् पश्यतु आकाशे भूमिमध्ये सर्वत्र किं तस्य शब्दस्य घोषकारणेन कौरवाणाम् अन्तरङ्गे किम् अभवत् भागद्वयम् अभवत् इत्युक्ते कः अर्थः तत्र शब्देन किं भवितव्यं तद् अभवत् अस्माकं समीपं तदेव वदति तादृशरीत्या सम्भाषणं कर्तुं पठतु तदेक विशिष्य तदस्ति तस्मिन् श्लोके अनन्तरम् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः अथ इति अस्ति अनन्तरं व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अनन्तरं धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुः उद्यम्य पाण्डवः अत्र पदानि सर्वम् अध अव्ययमस्ति दृष्ट्वा दृष्ट्वा अव्ययमेव दृष्ट्वा गत्वा इति क्त्वान्तम् इति वदति कपिध्वजः अकारान्तपुल्लिङ्गमस्ति शस्त्रसम्पादे सप्तमी एकवचनमस्ति सम्पादे उद्यम्य तदपि क्त्वा इव ल्यबन्तम् इति वदति ला इति आगच्छति उपविश्य उद्यम्य इति अस्ति तद् ल्यबन्तम् अव्ययमस्ति ऋषिकेशान् द्वितीय एकवचनं वाक्यं द्वितीय एकवचनम् आह आह इत्युक्ते पश्यतु क्रियापदमस्ति भ्रूञ् परस्मैपदि कर्तरि लेट् प्रथमपुरुष एकवचनम् अनन्तरं व्यवस्थितान् द्वितीयबहुवचनं दार्तराष्ट्रान् द्वितीयबहुवचनं प्रवृत्ते सप्तमी एकवचनं धनुः द्वितीय एकवचनं तद् उकारान्तमस्ति तस्मादेव अनन्तरं पाण्डवः प्रथम एकवचनं तदा अव्ययम् इदं द्वितीय एकवचनं महीपते सम्बोधन एकवचनं इदानीम् एतत् एतत् सर्वम् एकवारं गृहं गत्वा पुनः अपि पश्यतु एकैकपदं बहुवारं वयं पश्यामः चेत् स्वयमेव आगच्छति अनन्तरं किमस्ति अकारान्तपुल्लिङ्गम् एवं पश्यतु बहूनि पदानि बहु शीघ्रम् आगच्छामः सामान्यतया ह इति अस्ति चेत् प्रथमा भवति किल सर्वत्र न सामान्यतया वदामि अथवा आ इति दीर्घमस्ति ह इति अस्ति बहुवचनं भवति अम् अम् इति अस्ति चेत् द्वितीय भवति अथवा बालकान् अन् इति द्वितीयबहुवचनं भवति एवं सामान्य समानतया एव बहु शब्दाः समानतया आगच्छन्ति श्लोकं श्लोकं श्लोकं पश्यामः वयं तद् पठितुं शक्नुमः पश्यतु यत्र महीपते मही इत्युक्ते भूमि किल महीपति भूमिपति कः अस्ति राजा धृतराष्ट्रं वदति महीपते हे धृतराष्ट्र अथ व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा व्यवस्थितान् अत्र कः अर्थः उद्युक्तः इत्यर्थः युद्धं कर्तुम् एवम् आरम्भं कृतवन्तः एव के धार्तराष्ट्राः कौरवजनाः युद्धं कर्तुं रड्डि भूत्वा तिष्ठति इत्यर्थः अग्रिमक्षणे युद्धं करोति तदेव व्यवस्थितान् व्यवस्थान् इत्य तिष्ठन्ति ते युद्धं कर्तुम् इदानीं ते सिद्धाः तादृशान् दार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा कः कपिध्वजः कपिध्वजः कः कपि वानरः कस् कः कपिध्वजः हनुमान् अस्ति ध्वजे कस्य अर्जुनस्य तदेव कपिध्वज पश्यतु प्रतिपदस्य अर्थमस्ति अर्जुनः किं करोति अग्रे तद् तदपि सूचयति कपिध्वजकारणेन कपि हनुमान् अस्ति तस्य वैशिष्ट्यं किम् अञ्जनेयः बहु शक्तिमान् अस्ति बहु बुद्धिमान् अस्ति किल सर्वविध एतदस्ति आञ्जनेयस्य किन्तु आञ्जनेयस्य कथां पठितवन्तः रामायणे अस्ति किल रामायणे आञ्जनेयः न गच्छति वस्तुतया प्रथमं सः समुद्रलङ्घनं कर्तुं न गच्छति सः अपि सर्वैः वानरैः सह निद्रां करोति तत्र रामायणे सः सन्दर्भः अस्ति कदा सः गच्छति जाम्बवान् आगत्य बोधयति हे आञ्जनेय भवान् कः अस्ति भवतः कीदृशी शक्तिः अस्ति भवान् एतत् सर्वं कर्तुं शक्नोति इति यदा एकः बोधयति तदानीमेव सः गच्छति अवगतम् अर्जुनस्य अपि समान प्रोब्लम् आगच्छति किल अनन्तरं वानरस्य स्वभावः कः एवमेवम् इत्युक्ते स्थिरता नास्ति किल एकत्र न उपविशति वानरः चापल्यं बहु अस्ति तस्य अत्र अर्जुनस्यापि चापल्यम् आगच्छति अर्जुनः अपि शक्तः अस्ति सर्वविधशक्तिः अस्ति सर्वं सत्यं किन्तु कृष्णः एव समीपे अस्ति किन्तु तस्य अन्तरङ्गे अपि एकवारं किम् आगच्छति गच्छामि एतत् सर्वं न आवश्यकं युद्धस्य आवश्यकता नास्ति इति सः चिन्तयति चापल्यम् आगच्छति तस्यापि चपलता आगच्छति द्वन्द्वम् आगच्छति तस्य मनसि सर्वेषां मनुष्याणां स्वभावः एषः किल शक्तिः भवतु सर्वं कर्तुं शक्नुमः यदा कार्यं करणीयमिति भवति कार्यस्य अभिमुखं तत्र उद्युक्ताः इत्युक्ते कः अर्थः कौरवाः युद्धं कर्तुं रड्डि भूत्वा तान् दृष्ट्वा एव अर्जुनस्य मनसि किं भवति इति वदन्ति यदा वयं किमपि कार्यं कर्तुं वयम् अग्रे गच्छामः इदानीं कुर्मः इति यदा चिन्तयामः तस्मिन् समये किं भवति अस्माकम् अस्माकम् इत्युक्ते यस्य किञ्चित् स्थिरता नास्ति स्थैर्यम् इति वदति धर्मलक्षणमध्ये एकमस्ति स्थैर्यं स्थिरता स्थितप्रज्ञस्वभावः स्थितप्रज्ञस्वभावः इत्युक्ते एकस्थिरता स्थिरता येषां द्वन्द्वमस्ति तेषां किं भवति संशयः भवति मनसि बहुविधसंशयः भवति तदेव वदति इदानीं मनुष्यस्य अन्तरङ्गे कदा द्वन्द्वं भवति यदा वयं गृहे उपविश्य तस्मिन् विषये बहु वाक्यानि वदामः तदा द्वन्द्वं न आगच्छति किमपि कार्यं चिन्तयतु तदा अवगन्तुं शक्यते किमपि कार्यं चिन्तयतु किमपि जीवने इदानीं प्रातःकाले उत्थानविषयमेव चिन्तयतु सामान्यविषयः अस्ति यदा वयम् उपविश्य चिन्तयामः तदुत्तममेव खलु कोऽपि न वदति तदुत्तमं नास्ति इति प्रातःकाले उत्थातव्यं तत् सम्यक् एव तस्य सर्वविधनियमान् अपि वयं जानीमः सर्वमपि अवगच्छामः किन्तु किमर्थं न उत्तिष्ठामः कदा प्राब्लम् इदानीं न इदानीं तस्मिन् विषये मम किमपि न श्वः पञ्चवादने उत्तिष्ठामि इति अहं एव कदा उत्थातव्यं तस्य एकनिमेषपूर्वमेव अथवा तस्मिन् समये एव किं चलति युद्धं चलति अर्जुन अर्जुनस्यापि सः एव प्रश्नः अस्ति अर्जुनः एतावत् पर्यन्तं दृढनिश्चयं कृतवान् कस्मिन् विषये युद्धं करोमि इति किल सः बहु सः तदर्थं तपः अपि आचरणं कृतवान् वयं चिन्तयामः श्वः पञ्चवादने उत्थादय तदर्थं वयं तपः आचरामः एकघण्टां निद्रां कृतवान् अद्य अधिकम् एकघण्टां निद्रां कृत्वा दिवासमये रेडि भूत्वा श्वः प्रातः उत्थातव्यम् एव इति निश्चयं कुर्मः तदा किमपि प्राब्लम् नास्ति अस्माकम् अर्जुनस्यापि किमपि न आसीत् किन्तु यदा तत्र गतवान् पश्यतु श्लोके स्पष्टतया वदति किं वदति यदा सः तत्र गतवान् कदा अथ व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा व्यवस्थितान् इति पदस्य कः अर्थः अत्र उद्युक्ताः इत्यर्थः उद्युक्ताः इत्युक्ते रेडि अस्ति ते कर्तुं सिद्धाः तान् दृष्ट्वा कपिध्वजः कपिध्वजः इत्युक्ते अर्जुनः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः अपि सामान्यः न सः सः कीदृशः अस्ति इति वदति अर्जुनः अपि सः न करणीयम् सर्वं न चिन्तितं धनुरुद्यम्य धनुः स्वीकृत्य सः उपरि कृत्वा तिष्ठ उपरि इत्युक्ते धनुः कथं करणीयं तदनुसृतं कृत्वा स्थित्वा सः पृच्छति धनुरुद्यम्य पाण्डवः किं पृच्छति इति अग्रे अस्ति तद् वयम् अग्रे पश्यामः किं सः पृच्छति इति ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदमाह महीपते इति आरभ्य अस्ति तद् अग्रे पश्यामः किन्तु अस्मिन् श्लोके किम् अस्ति इत्युक्ते यः युद्धं कर्तुं सिद्धः भूत्वा युद्धार्थम् उत्थितवान् आयुधं स्वीकृत्य तिष्ठति समानं तस्मिन् समये एव तस्य शत्रवः ते अपि उद्युक्ताः सन् यदा सः पश्यति इत्युक्ते कार्यं करणीयम् इति यदा अपतितं तस्मिन् समये इत्यर्थः കാര്യസ്യ വിഷയെ ചിന്തനം ഭിന്നം ഇതാനും കരണീയം ഇതി ഇതാനും കിമപി അന്യതപ്പി ചിന്തയതു കിമപി മാംസം മത്സ്യം ഭോജനം തെക്തവ്യം ഇതി ചിന്തനം സः चिन्तितवान् सम्यक् एव तस्मिन् विषये पठितवान् सर्वमपि सम्यक् एव किन्तु यदा गृहे तद् पात्रे अस्माकं पुरतः आगच्छति इदानीं मया निश्चयः करणीयः खादनीयं वा न वा तस्मिन् समये किं भवति खादामः किल लघु लघु कारणानि उक्त्वा वयं खादामः तस्मिन् समये पूर्वं सर्वविधज्ञानमासीत् अस्माकं धेनूनां हननं न करणीयं कथं हननं करोति कियत् कष्टं सर्वं वयं पठितवन्तः सर्वं जानीमः किन्तु लघु टेस्ट् किल तावदेव किल अन्यत् किम् अस्ति तत्र खादित्वा तत् किञ्चित् अनन्तरं किमपि अस्ति वा किन्तु सा लघु रुचिः अस्ति किल सा रुचिः अस्माकम् उपरि आगच्छति युद्धे अस्मान् पातयति स यत्किमपि अहं केवलं भोजनस्य विषये वा अथवा निद्रातः उत्थानविषये वा यत्किमपि चिन्तयतु अन्य यत्किमपि कार्यं करणीयं योगासनं करणीयम् करणीयं योगासनं न करणीयमिति लोके कोऽपि वदति वा सर्वेपि जानन्ति योगासनं करोति चेत् उत्तममेव अथवा एक्ससैस् करोति सम्यक् एव बहूनि कार्याणि तस्मिन् विषये वयं जानीमः इति कारणेन एव वयं योगासनं कुर्मः इति एकनिश्चयं स्वीकृतवन्तः किन्तु यदा योगासनार्थम् इदानीं करणीयः समयः इति यदा भवति प्रातःकाले सप्तवादने इति निश्चयं कृतवन्तः तदानीं मनसि आगच्छति अद्य मास्तु अथवा इदानीं मास्तु किञ्चित् अनन्तरं कुर्मः अथवा अद्य मास्तु श्वः आरभ्य कुर्मः तदेव वदति युद्धं यदा करणीयं तस्मिन् सन्दर्भे एव अस्माकं किं भविष्यति तदर्थमेव भगवान् समीपे अस्ति चेत् तत् चलति इति वदति भगव भगवान् समीपे नास्ति चेत् वयं तद् प्राप्तुं न शक्नुमः तत्रैव नयति सः इदानीम् एकैक लघु लघु लघु लघु सन्दर्भं वदति अस्माकं स्वभावः एव एषः वयं सम्यक् अवगन्तुं शक्नुमः वाक् विषये उक्तवान् खलु अनन्तरं यदा त्यजति तदुक्तवान् इदानीं यदा भवान् कार्यं करणीयमिति भवति तस्मिन् समये एव तस्मिन् विषये किमपि किमपि व्याख्यानं वयं कर्तुं शक्नुमः तद् उत्तमम् इति वयं कियत् भाषणं दद्मः किन्तु स्वयं भवान् यदा तस्य अनुष्ठानं करोति तस्मिन् सन्दर्भे एव प्राब्लम् अस्ति इति अर्थः भवतु वयम् श्लोकम् उक्त्वा अनन्तरं किमपि क्वश्चिन् अस्ति चेत् पश्यामः

श्लोकद्वयं वयं पठितवन्तः पञ्चनिमेषाः सन्ति किमपि अस्ति चेत् पृच्छतु अन्येपि सन्ति चेत् अत्र लिखतु अत्र किमपि करणीयं वर्ष कथं करणीयम् हरि ओम कोऽपि संशयः अस्ति वा श्लोकद्वये सखोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो विनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः तस्या अपि संशयः नास्ति वा नो चेत् लिखन्तु संशयः अस्ति चेत् उत्तरं लिखामि इमेल् मध्ये लिखामि अत्र किं करणीयं सिक्स् प्लस् स्टार् प्लस् स्टार् सिक्स् शृणोति वा इदानीं किमपि अस्ति समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभा